ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي، ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر،

ئۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ يىل ئونىنچى ئايدا شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇشى بىڭتۈەنىنىڭ سابىق سېكرېتارى خەن يوڭنىڭ خىيانەتچىلىك گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنىپ تەكشۈرۈلۈشكە باشلىغانلىقى مەلۇم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېكىتكەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى دېكابىر كۈنلىرى گېرمانىيە ئەنگلىيە كانادا ئامېرىكا تۈركىيە قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەردە ھەر خىل شەكىللەردە خاتىرىلەندى

جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان يىغىلىشتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا نۇتۇق سۆزلەپ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقى لېكىن خىتاينىڭ خەلقئارا ۋەزىيەتتىن ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ئۈستىنى يېپىشقا تىرىشىۋاتقانلىقى شۇڭا ئۇيغۇرلارنىڭ ھوشيار بولۇشى ۋە سەگەك بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئامېرىكىدىكى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئونىنچى دېكابىر كەچتە ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى لىنكولىن خاتىرە سارىيىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى تەشكىللىگەن مەزكۇر خاتىرىلەش پائالىيتىدە لىنكولىن سارىيىنىڭ ئالدىغا يىغىلغان ئۇيغۇرلار شام يېقىپ خىتاي جازا لاگېرلىرىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان ياكى داۋاملىق جازا لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى خاتىرىلىگەن

ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق تەشكىلاتلار بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغان بۇ پائالىيەتتە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ جىنايى ئىشلار ئادالەت ئىشلىرىغا مەسئۇل باش ئەلچىسى بەت فون شاك خانىم ئامېرىكىنىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق سابىق ئەلچىسى كەللى كۇررى لوندون ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ تەپتىشى ئادۋوكات ھامىد سابى قاتارلىقلار سۆزگە چىققان مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنىنىڭ يەنە كانادا ئەنگلىيە تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىمۇ نامايىش قىلىش يىغىلىش ئۆتكۈزۈش قاتارلىق شەكىللەردە خاتىرىلەنگەنلىكى مەلۇم ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى ئۆتكەن جۈمە كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئۈچ خىتاي شىركىتىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈپ بۇ شىركەتلەرنىڭ مەھسۇلاتىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى چەكلىگەن نۆۋەتتە بۇ ئۈچ شىركەتتىن ئەنخۇي شىنيا يېڭى ماتېرىياللار شىركىتىنىڭ خەلقئارا ئەلا سۈپەتلىك پاختا تەشكىلاتى بىلەن ئامېرىكا ئىشەنچلىك پاختا كېلىشىمى تەشكىلاتىغا ئەزا ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان مەنبە ژۇرنىلىنىڭ ئاشكارىلىشىچە پاختىنىڭ سۈپەت ئۆلچىمى ۋە پاختا ئىشلەپچىقىرىشتا ئادىل ئەمگەككە كاپالەتلىك قىلىشنى نىزام قىلغان بۇ ئىككى تەشكىلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركىتىنى ئۆزىنىڭ ئەزاسى قىلىشى دىققەت قوزغىماقتا ئىكەن ھالبۇكى ئەلا سۈپەتلىك پاختا تەشكىلاتى ئالدىنقى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ بىراق ئەنخۇي شىنيا شىركىتى ھازىرغىچە ئۇنىڭغا ئەزا بولۇپ كەلگەن ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقى سەككىزىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشىدا جۇڭلياڭ قەنتچىلىك پاي چېكى ھەسسىدارلىق چەكلىك شىركىتى سىچۈەن جۇڭلىدا تېخنولوگىيە گۇرۇھى ۋە ئەنخۇي شىنيا يېڭى ماتېرىياللار شىركىتىگە قارىتىلغان ئېمبارگونىڭ ئون بىرىنچى دېكابىردىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

مەلۇم بولۇشىچە ئىلگىرى چاۋخۇ ياگېر رەڭلىك توقۇمىچىلىق تېخنولوگىيە شىركىتى چاۋخۇ شىنيا رەڭلىك توقۇمىچىلىق تېخنولوگىيە شىركىتى دېگەن ناملاردا ئاتىلىپ كەلگەن ئەنخۇي شىنيا يېڭى ماتېرىياللار شىركىتى خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش ۋە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش پىروگراممىلىرىغا قاتنىشىپ ئۇيغۇرلارنى پىچان ناھىيىسىدىن ئەنخۇيدىكى زاۋۇتىغا يۆتكىگەنىكەن. بۇ يىل ئون ئىككىنچى دېكابىر بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى پارتلىغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەر قايسى ئالىي مەكتەپ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دېموكراتىيە تەلەپ قىلىش، مۇھىتنى قوغداش، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى كەمسىتىشىگە قارشى تۇرۇش يولىدىكى كەڭ كۆلەملىك ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇز سەككىز يىللىق خاتىرە كۈنى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئون بىرىنچى دېكابىر بايانات ئېلان قىلىپ، خەلقئارا جەمئىيەتنى ئۆتمۈشتىن ساۋاق ئېلىشقا، بارلىق زۆرۈر ۋاسىتىلارنى قوللىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا چاقىرغان. ئون ئىككىنچى دېكابىر ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇز سەككىز يىللىق خاتىرە كۈنى ھەر قايسى ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ

شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيىگە بولغان ئارزۇسىنى نامايان قىلىپلا قالماي ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي كەمسىتىشنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى دەپ كۆرسەتكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئۈرۈمچىنى ئاساس قىلغان ھەرقايسى رايونلاردىكى ھەرقايسى ئالىي ۋە باشقا مەكتەپلەردىن نەچچە ئون مىڭ ئوقۇغۇچى ھەتتا خىتاينىڭ بېيجىڭ شاڭخەي قاتارلىق شەھەرلىرىدە ئوقۇۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار نامايىش قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى لوپنۇردىكى يادرو سىناقلىرى ئۇيغۇر رايونىغا خىتاي كۆچمەنلىرى كۆچۈرۈش ۋە مۇھىت بۇلغىنىشنى توختىتىش ئادىل سايلام ئېلىپ بېرىش ۋە ئۇيغۇر مائارىپىغا كۆڭۈل بۆلۈشنى ھەر خىل ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي كەمسىتىشلەرگە خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ كەسپىي ماھارەت مەركەزلىرىدىكى بارلىق كۇرسانتلارنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ جەمئىيەتكە چىققانلىقىنى ئېلان قىلىشىدىن تۆت يىل كېيىنمۇ رايوندىكى يېزىلاردا ئۇيغۇرلارغا ئاتالمىش كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، يەكەن ناھىيەسى بىلەن شاڭخەينىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش يەكەن قوماندانلىق مەركىزى ھەمكارلىشىپ، يەكەن ناھىيەسىنىڭ دۆڭباغ، بەشكەنت قاتارلىق ئون بىر يېزا بازىرىدىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرىگە قارىتا قۇرۇلۇش كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى باشلىغان. خەۋەرلەردە كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئاھالىلارنىڭ قىش پەسلىدىكى بوش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ئوخشاش بىر ۋاقىت يەنە كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىش ئورۇنلىرىنىڭ جىڭ ناھىيەسىدىكى داخيەن بازىرىدىمۇ ئېچىلىپ، شۇ جايدىكى ئۇيغۇر، قازاق ئاھالىلىرىگە مال دوختۇرلۇق، ساتىراشلىق، ھۆسن تۈزەش قاتارلىق كەسىپلەر بويىچە تەربىيەلەش ئېلىپ بارغانلىقى مەلۇم بولماقتا. تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق رايوندىكى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئېلىپ بېرىلىشى ئارقىلىق بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا داخىيەن بازىرىدىن ئۈچ يۈز ئوتتۇز بەش كىشى ئىشقا ئورۇنلاشقان، ئۇلارنىڭ ئاتمىش پىرسەنتى ئاياللاركەن. بۇ خەۋەر ئامېرىكىنىڭ كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز يېقىندا دوكلات ئېلان قىلىپ، ما شىڭرۇي دەۋرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ كۆلىمى تېخىمۇ كېڭەيگەنلىكى، ما شىڭرۇينىڭ رايوندا ئىشقا ئورۇنلىشىشنى ئىز قوغلاپ نازارەت قىلىش سىستېمىسى قۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول ئاستىغا ئالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بىر ۋاقىتتا تارقالدى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ب د ت دا ئۆتكۈزۈلگەن يېقىنقى بىر قانچە قېتىملىق يىغىندا خەلقئارا جەمئىيەتنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىغا قارىتا تەدبىر قوللىنىشقا چاقىرغان لېكىن تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، يەكەن ناھىيەسىدىكى قىشلىق كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى ئون يەتتىنچى دېكابىرغىچە داۋاملىشىپ، جەمئىي ئون ئالتە كۇرستا بەش يۈز قىرىق يەتتە كىشى تەربىيەلىنىدىكەن. دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز

دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇندا بولغاي!

ئۇنىۋېرسىتېت پروفېسسورلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈز سەكسەن كىشى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر ئىلھام توختىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلىشىنى تەشەببۇس قىلغان تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئاۋام پالاتاسىدا ئون بىرىنچى دېكابىر كۈنى خىتايدا مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق

ئۇنىۋېرسىتېت پروفېسسورلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈز سەكسەن كىشى ئىلھام توختىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلىشىنى قوللىغان جەۋھەر ئىلھام دادىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلىشى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇردى ئۇ خېتىدە مۇنداق دەپ يازغان ئەگەر نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى كومىتېتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنى دادامغا بەرسە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگە دادامنىڭ ئۇنتۇلمىغانلىقى ۋە ئۇنتۇلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىك بولىدۇ ئۇ مۇكاپات ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنى دادامنىڭ ھايات ئىكەنلىكى ھەققىدە ئىسپات كۆرسىتىشكە مەجبۇرلىغىلى بولىدۇ شۇنداقلا بۇ مۇكاپات خەلقئارا جەمئىيەتكە نوبېل تىنچلىق كومىتېتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ياكى نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىدىن كەلگەن سىياسىي بېسىمنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدىغان ئايرىم مۇستەقىل گەۋدە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ سىياسىي جەھەتتە قانداق بېسىملارنىڭ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇلارنىڭ قارارى تەرەپسىز بولىدۇ مەن يەنە نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچلۈك بولۇشىنى، ئىلگىرىكىدەك خىتاينىڭ بېسىملىرىغا باش ئەگمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىمەن. بىريۇسسېلدا ئىلھام توختىنىڭ نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىشىنى تەشەببۇس قىلىش ئۈچۈن ئىلىم پەن خادىملىرى، پارلامېنت ئەزالىرى ۋە ئاممىۋى جەمئىيەتلەر بىرلىكتە ھەرىكەت قىلغان. بۇ ئارقىلىق دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى خاتىرىلىنىۋاتقان پەيتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتىلغان كەڭ كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى يەنە بىر قېتىم تارتقان بېلگىيە پارلامېنت ئەزاسى سامۇئېل كوگولاتى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ تەشەببۇسنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئاجايىپ مۇھىم بىر ئىش بولدى. چۈنكى بىز خەلقئارا سەۋىيەدىكى ئەڭ چوڭ ھەمكارلىقنى بارلىققا كەلتۈردۇق. كانادادىن ياپونىيەگىچە، راۋاندادىن ئاۋسترالىيەگىچە، تۈركىيەدىن فىرانسىيەگىچە بولغان نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ئىلمىي خادىملىرى ۋە پارلامېنت ئەزالىرى ئارىسىدا خىتاي تەرىپىدىن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىلھام توختى ئۈچۈن كۆۋرۈك ياسىيالىغانلىقىمىزدىن پەخىرلەندىم. ئىلھام توختى يىللاردىن بېرى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى بېرىلىش ئېھتىماللىقى بولغان شەخسلەر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ كەلمەكتە.

خىتاي ئىلھام توختىغا ئوخشاش زىيالىيلارنى جىمىقتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ. شۇڭا بىزنىڭ باستۇرۇشقا ۋە زۇلۇمغا قارشى بىرلىكتە ئاۋاز چىقىرىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىش مەجبۇرىيىتىمىز بار. ئون دە ئاددەر ھەند ئەز ئە ديۇتى تۇ رەيز ئۇر ڤايس ئەن تۇ كاندەم دى ئەترۆسىتىز ئول تۆگەدەر ئەن تۇ يۇنايت ئىن ئۆردەر تۇ فۇري ئىنۆسنت رېگرو پېپىل. ئىلھام توختىنىڭ نامىنىڭ خەلقئارادا تونۇلۇشىغا ئەگىشىپ ئۇنىڭ خىتاي ئۈچۈن تېخىمۇ سەزگۈر تېمىغا ئايلىنىپ قېلىۋاتقانلىقى مەلۇم شۇ سەۋەبتىن كۆزەتكۈچىلەر نورۋېگىيەدىكى نوبېل كومىتېتىنىڭ خىتاينىڭ بېسىمىغا ئۇچراش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقان چۈنكى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى نوبېل كومىتېتى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى دۆلەت ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ ئون بىر يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ليۇ شياۋبوغا بەرگەن بولۇپ بۇ ئىشتىن كېيىن خىتاي نورۋېگىيەگە بەزى جازا تەدبىرلىرىنى يۈرگۈزگەن ئىدى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ سابىق ئاسىيا ئىشلىرى دىرېكتورى دوكتور سوفىي رىچاردسون بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى

بەلكى پۈتۈن خىتايدىكى، پۈتۈن دۇنيادىكى باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقانلارنىڭ قىلغان كۈرەشلىرىگە بېرىلگەن مۇكاپات ئىدى. ئەگەر بۇ قېتىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ئىلھام توختىغا بېرىلسە، بۇ پەقەت ئۇيغۇرلارغىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقان بارلىق كىشىلەرگە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئىلھام توختى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغاندىن بۇيان توققۇز يىل مابەينىدە ساخاروف مۇكاپاتى مارتىن ئاننالىس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى ۋېيمار ئەركىنلىك مۇكاپاتى ۋە تۈركىيەدە ئىسمائىل گاسپىرالى مۇكاپاتى قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق خەلقئارالىق مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن ئىلھام توختى ئىلگىرى كېيىن جەمئىي تۆت قېتىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن ئىدى

بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىق خاتىرە كۈنىدە دۇنيانىڭ ھەرقايسى ئەللىرىدە ياشاۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار تۈرلۈك شەكىللەردە پائالىيەت ئېلىپ باردى

ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ قارار قىلغان. ئارقىدىنلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ كۈننى ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاتىرە كۈنى دەپ بېكىتكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىقىغا بىنائەن، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاتىرە كۈنىنىڭ ئىككى يىللىقىنى خاتىرىلەش يۈزىسىدىن، توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى دۇنيانىڭ ھەرقايسى ئەللىرىدىكى ئۇيغۇرلار تۈرلۈك شەكىللەردە پائالىيەتلەر ئۆتكۈزگەن. گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ شەھەر مەركىزىدە رەسىم كۆرگەزمىسى بىلەن بىرگە نامايىش ئېلىپ باردى. نامايىش مەيدانىنىڭ ئەتراپىغا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە كىملىكى ئاشكارىلانغان تۇتقۇنلارنىڭ چوڭايتىلغان سۈرەتلىرى، تىزىلغان ئىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى نامايىش مەيدانىدا قىلغان سۆزىدە ئالدى بىلەن ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنى قوبۇل قىلىش جەريانى توغرىسىدا چۈشەنچە بېرىپ ئۆتتى.
ئۇيغۇر سوتى ئىككى يىللىق ئون سەككىز ئايلىق تەكشۈرۈشتىن كېيىن يۈز مىڭ بەتتىن ئارتۇق ماتېرىياللارنى توپلاش، بەش يۈزدىن ئارتۇق ئىنسانلارنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئېلىپ، ئۈچ قېتىم سوت ئۆتكۈزۈپ، ئەڭ ئاخىرىدا توپلىغان دەلىللەر ۋە پاكىتلارغا ئاساسەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن. شۇ كۈننى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاتىرە كۈنى دەپ ئېلان قىلغان. شۇنىڭدىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئۆتكەن يىلدىن باشلاپ بۇ يىل ئىككىنچى يىلى بۇ كۈن خاتىرىلىنىپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا، كانادا، گېرمانىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى ۋە ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن باياناتلار ئېلان قىلغان. ميۇنخېن شەھىرىدىكى نامايىشقا كۆپ ساندا ئۇيغۇرلار قاتناشقاندىن سىرت، بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى ۋە داڭلىق كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىمۇ قاتناشقان. باۋارىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ماركوس رىندېرسپاخېر ئەپەندى نامايىش مەيدانىدا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان باستۇرۇش جىنايەتلىرىنى

خىتاينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش جىنايەتلىرىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئىنسانىيەت ئالىمى ئۈچۈن بىر قارا داغ ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، ئەركىن ياشاش ھەققى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مەدەنىيىتى، دىنىي ئېتىقادى ۋە مىللىي كىملىكى بىلەن ياشىشىغا يول قويۇش كېرەك. ئۇيغۇرلار ئىنسان كەبى ياشىشى كېرەك، دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى نامايىش مەيدانىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت قارارىنىڭ ئۇيغۇرلار مىللەت سۈپىتىدە يوقىتىلىشقا دۇچ كەلگەن ھالقىلىق بىر پەيتتە قوبۇل قىلىنغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
خەلقىمىز خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئاستىغا كىرگەندىن بۇيان ئەڭ قاتتىق قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگەن بىر جەرياننى باشتىن كۆچۈرۈۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى تامامەن يوق قىلىش، تارىخ سەھنىسىدىن تامامەن يوقىتىش مەقسىتى بىلەن باشلىتىلغان بىر قىرغىنچىلىق بۇ. بۇندىن بۇرۇن ئۇيغۇرلارنى جىمىقتۇرۇش، خىتاي ھۆكۈمىتىگە بويسۇنىدىغان قىلىش، ۋە ياكى بولمىسا خىتاينىڭ مۇستەملىكىسىنى قوبۇل قىلىدىغان ئۆزىنى خىتاينىڭ بىر پارچىسى دەپ قوبۇل قىلىدىغان بېسىم بولغان بولسا ئىككى مىڭ ئون بەش ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى باشلانغان بۇ سىياسەت تامامەن ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىش مىللەت سۈپىتىدە يوق قىلىش ئۈچۈن باشلانغان بىر قىرغىنچىلىق بۇنىڭ ناھايىتى بەك قەبىھ دېمەك شۇ بەش ئالتە يىل داۋام قىلدى دۇنيا بۇ مەسىلىسىدە يېتەرلىك دەرىجىدە جىددىي بىر ھەرىكەت باشلاتقىنى يوق بۇنىڭ يالغۇز بىر سىياسىي مەسىلە خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقاندەك ياكى بولمىسا بىر ئەخلاقىي مەسىلە ئەمەس بۇنىڭ بىر ھوقۇقىي قانۇنىي مەسىلە بولغانلىقلىرىنى كۈن تەرتىپكە ئەكىلىش ئۈچۈن ئۇنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن ئۇيغۇر سوتى ئون سەككىز ئايلىق بىر تەكشۈرۈشتىن كېيىن بۇ سوتنىڭ ھۆكمىنى ئېلان قىلدى ئۇ سۆزىدە يەنە بۇ كۈننى خاتىرىلەشنىڭ ئەھمىيەتلىرى ھەققىدە توختىلىپ بۇ خاتىرە كۈنىنى ھەتتا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان ئازاد بولغاندىن كېيىنمۇ خاتىرىلىشىمىز كېرەك دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىمۇ مەزكۇر نامايىش ھەققىدىكى تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
بۈگۈنكى نامايىش ناھايىتى داغدۇغىلىق بولدى. بۇ گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىنىڭ مەركىزى بولغاچقا بۇ يەر ساياھەتچىلەر داۋاملىق ئۆتۈپ تۇرىدىغان بىر يەر. شۇڭا يۈزلىگەن، مىڭلىغان ساياھەتچىلەرمۇ بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلگەن بولدى. خىتاي جاللاتلارغا بولغان غەزەپ، نەپرىتىمىزنى جانلىق شەكىلدە ئىپادىلىدۇق. مەلۇم بولۇشىچە، توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ياۋروپادىكى ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان كۆپلىگەن شەھەرلەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن نامايىشلار ۋە ھەر تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلگەن.

يىگىرمە سەككىزىنچى قېتىملىق يىغىنى بۇ يىل ئوتتۇزىنچى نويابىردىن ئون ئىككىنچى دېكابىرغىچە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ دۇبەي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن. مەزكۇر يىغىندا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل ئەپەندى مۇھىت ئۆزگىرىشىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا كۆرسىتىۋاتقان سەلبىي تەسىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ يىغىنغا ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن قاتناشقان نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، يىغىنغا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى، ياۋروپا دۆلەتلىرى ۋە باشقا دۆلەتلەردىن بولۇپ يۈز ئەتراپىدا پارلامېنت ئەزاسى ئىشتىراك قىلغان. بۇ ھەقتە تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان نۇرى تۈركەل ئەپەندى مۇنداق دېدى.
مېنى بۇ قېتىمدا بۇ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭكى ھۆكۈمەت نامىدا تەكلىپ قىلىشىدا، مېنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ مۇشۇ ھازىرقى ئۆزگىرىۋاتقان دۇنيادىكى مۇشۇ مۇھىت ئۆزگىرىش مەسىلىسىنىڭ ئىنسانلارنىڭ بولۇپمۇ شۇ ئۇيغۇر خەلقىگە ئوخشاش ئۆزىنىڭكى مۇشۇ يېڭى مەۋجۇتقا چىققان يېشىل ئېنېرگىيە ۋە دۆلەتلەرنىڭ سىياسىتىنىڭ سەۋەبىدىن ۋە مۇشۇ مۇھىت ئۆزگىرىشىنىڭ سەۋەبىدىن، مەسىلەن، قەبرىستانلىقلار ۋە تالاۋەت قىلىدىغان يەرلەرنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىگە قانداق تەسىر بولۇۋاتقىنى توغرىسىدا ماڭا بىر نۇتۇق سۆزلەشنى تەشەببۇس قىلىپ مېنى مۇشۇنداق دەۋەت قىلىپ كەلگەن. ھەم شۇ بۇ يەردە مەن بىرىنچىدىن بۇ يىغىننىڭكى مەندىن تەلەپ قىلغان تەكلىپى بويىچە مۇشۇ مۇھىت ئاسراش ھازىرقى ئىنسانىي ۋە ئىنسانلارنىڭكى مۇشۇ مەدەنىيىتىگە چەمبەرچاس باغلانغان يەر، مۈلۈك، دىنىي ئېتىقاد، شۇ دۇئا-تالاۋەت قىلىدىغان يەرلەر، قەبرىستانلىقلارنىڭكى، ئۇنىڭدىن كېيىن ھۆكۈمەتلەرنىڭكى، شۇ زامان، يېڭى زامانغا شەھەرلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىشلەتتۇق دېگەن بانالار بىلەن ئۆزىنىڭكى ھاياتىدا ئۆزگىرىش بولۇۋاتقانلىقىدىن، بولۇپمۇ بىر بىليوندىن ئارتۇق، بىر مىلياردتىن ئارتۇق خەلقنىڭكى مۇشۇ مۇھىت ئاسراش سەۋەبىدىن، دېڭىزنىڭ سۈيىنىڭ يۈكسىلىشى، ناھايىتى قاتتىق مۇھىت، مۇشۇ ھاۋادىكى ئۆزگىرىشلەر، بەزى يىللىرى بۇ يىل ياۋروپادىمۇ قاتتىق ئىسسىق بولدى. بەزى يەرلەردە بۇرۇنقىدەك قىش بولمايدىغان مەسىلىلەرنىڭ مۇشۇ ئىنسانلىق بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلقىگە ئوخشاش ھەممىسىگە مۇشۇنداق دىنىي، مەدەنىي مىللەتكە تەسىرى بولۇۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىنى ئۆزگىرىشى، بولۇپمۇ ھازىرقىدەك مۇشۇ داۋام قىلىۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىققا قانداق سەلبىي تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ۋە شۇنىڭكى تېخىمۇ داۋام قىلىشىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقى توغرىسىدا شۇ مەقسەت شۇنىڭدا توختىلىش بولدى.
نۇرى تۈركەل ئەپەندى بىر سائەت داۋاملاشقان دوكلاتىدا نۇقتىلىق ھالدا مۇھىت ئۆزگىرىشىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا بولغان تەسىرى توغرىسىدا توختالغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۇنىڭدىكى مېنىڭ ئەمدى ئەڭ گەۋدىلەندۈرگەن مەسىلە مۇشۇ تەبىئىي بايلىقلارنى كېلىچەكنى ئويلىمىغان ئەھۋال ئاستىدا، كېلىچەكنى ئويلىمىغان كۆز قاراش ۋە ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە شەھەرلەشتۈرۈش مۇشۇنداق بىر سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قانداق ئېغىر بۇزغۇنچىلىق. ئۇچراتىدۇ. مەسىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى مۇشۇ قۇللۇق تۈزۈمدە ئەينەك ياساۋاتقان، ھازىرقى ئېلېكتىرىك ماشىنىنىڭكى باتىرېيەسىنى ياساشقا مەجبۇرىي ئەمگەك سېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى ناھايىتى بىر ئېنىق مىساللار بىلەن شەرھلەپ بەردىم. ئۇندىن باشقا يەنە بىر ئىككىنچى چوڭ مەسىلە مۇشۇ ھەر يەرلەردىكى دىنىي، مىللىي خىزمەتلەرنى قىلىدىغان تەشكىلاتلار، شەخسلەر بۇ قانداق بىر يوللار بىلەن مۇشۇ مۇھىت ئۆزگىرىشىگە ئىجابىي تەرەپتىن بىر تۆھپە قوشالايدۇ؟ بۇ ئىجابىي تەرەپتىن تۆھپە قوشۇش ئارقىلىق بۇ مىللىي دىنىي، مىللىي مەدەنىيەتنى، دىنىي ئېتىقادنى ۋە دىنىي، مىللىي مەدەنىيەتكە مۇناسىۋەتلىك ئىنشائاتلارنى، بىنالارنى، قەبرىستانلىقلارنى قانداق ساقلاپ قېلىش مۇمكىن؟ بۇ دىنىي رەھبەرلەرنىڭكى مۇھىت ئاسراشتا قانداق بىر چوڭ رولى بولىدۇ؟ بۇ ھازىر بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن سىياسەتچىلەر نېمە ئىشلارنى قىلىشى. كېرەك؟ ئاممىۋى تەشكىلاتلار نېمە ئىش قىلىشى كېرەك؟ شەخسىيلەر نېمە ئىش قىلىشى كېرەك؟ يېمەك-ئىچمەكتىكى تۇتقان پوزىتسىيەسىنى ئۆزگەرتىشى كېرەكمۇ؟ ئۇنىڭدىن كېيىن ياشام تۇرالغۇ مەسىلىسىدىكى بەزى قولايلىقلارنى كۆزدە تۇتۇپ، مۇھىت ئاسراشقا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان مەسىلىلەرنى قانداق ھەل قىلىش كېرەك؟ ئاندىن كېيىن بۇ گلوبالىزېيشىن دەيمىز، بۇ ھازىرقى مۇشۇ خەلقئارالاشقان تىجارىي، ئېنېرگىيە مەسىلىلىرىنىڭكى قۇربانى بولۇۋاتقان خەلقلەرگە قانداق ياردەم قىلىش كېرەك؟ تەبىئىي ئاپەتلەرگە ئۇچرىغان خەلقلەرگە قانداق قىلىش كېرەك؟ مۇھىت ئادالىتىنى. قانداق ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولىدۇ؟ ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ دىنىي ئېتىقادلاردا، ئىسلامدا بولسۇن ۋە باشقا دىنلاردا بولسۇن، مۇھىت ئاسراش مەسىلىسىگە قانداق قارايدۇ؟ دېگەنگە ئوخشاش مۇشۇنداق ھالقىلىق مەسىلىلەر توغرىسىدا مەن دۇبايدا بىر سائەت لېكسىيە سۆزلىدىم.
يىگىرمە سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارا مۇھىت ئۆزگىرىش يىغىنىغا كۆپ ساندا مۇخبىرلارمۇ ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، نۇرى تۈركەل ئەپەندى

ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان قاتار مۇنبىرى ناملىق يىغىنغا قاتنىشىۋاتقان بولۇپ، بۇ يىغىندا نۆۋەتتە دۇنيادا يۈز بېرىۋاتقان كىرىزىسلار توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلىدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىغا توردىن ئىشتىراك قىلغان مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇتۇش شۇنداقلا يەنە باشقا دۆلەتلەرنىڭ سوت مەھكىمىلىرىگە داۋاملىق تۈردە ئەرز سۇنۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىزلەر.
توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىمنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن تور مۇھاكىمە يىغىنىدا مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى دەلىل ئىسپاتلار بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇشتى ئۇلار لوندون ئۇيغۇر سوتىنىڭ خىزمەتلىرى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى توغرىسىدا توختالدى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تېخىمۇ كەڭ تونۇتۇش ئۈچۈن باشقا دۆلەتلەرنىڭ سوت مەھكىمىلىرىگە ۋە ياكى مۇستەقىل سوت مەھكىمىلىرىگە داۋاملىق ئەرز سۇنۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك بۇنىڭدىن ئىككى يىل ئىلگىرى لوندوندا ئېچىلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى دەلىل ئىسپاتلار بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىغا ئائىت ھۆكۈم چىقىرىلغانىدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى دەپ بېكىتىلىپ دۇنياغا جاكارلانغانىدى. تور مۇھاكىمە يىغىنىدا سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇت خانىم ئۇيغۇر سوتىنىڭ جەريانى توغرىسىدا توختىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى قانۇنىي بىر ئورگان تەرىپىدىن بېكىتىلىشى كېرەكلىكى تەكىتلەنگەندىن كېيىن، بۇ سوتنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن دەلىل- ئىسپات ماتېرىياللارنى توپلاش، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان شاھىتلارنى قاتناشتۇرۇش دېگەندەك تەييارلىق باسقۇچىغا ئىككى يىل ۋاقىت كەتكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىككى يىلغا يېقىن پۈتۈن مۇشۇ ماتېرىيال توپلاش ھەممىنى تەييار بولغان ۋاقتى شۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ئالتىنچى ئايدا تۇنجى قېتىملىق رەسمىي سوت تۆت كۈنلۈك سوت بىرىنچى قېتىملىق ئالتىنچى ئايدا بولدى ئىككىنچى قېتىملىق توققۇزىنچى ئايدا بولدى تۆت كۈن ئەڭ ئاخىرقى قارار ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى رەسمىي قارار چىقتى

رەھىمە خانىم ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئالاقىدار ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن دەلىل ئىسپاتلارنىڭ ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە توپلىنىشى ۋە بۇلارنىڭ بەك ئىنچىكە ھەم تەپسىلىي بولۇشى تەلەپ قىلىنىدىغان بىر جەريان ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ سوتچىلارنىڭ يېنىكلىك بىلەن ھۆكۈم چىقارماستىن بەلكى خەلقئارا قانۇن ئۆلچەم بويىچە دەلىل پاكىت تەلەپ قىلىپ يېتەرلىك دەلىل ئىسپات تېپىلغاندىن كېيىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئۆتكۈزگەنلىكىگە ئالاقىدار ھۆكۈم چىقىرغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بىز بىلىشىمىزچە، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن ئاسانلام پاكىتلىنىدۇ، پاكىتلىرىمىز ناھايىتى تولۇق دېگەن. لېكىن بۇ قىرغىنچىلىق دېگەندە بۇ ئىنگلىزلەرمۇ شۇنداق دەيدۇ، ئىتس ڤېرى خاي بار دەپچۇ، بەك يۇقىرى ئۇنىڭ ئۇ ئاشۇ قارارغا يېتىش ئۈچۈن ئىنتايىن بىر يۇقىرى نېمە تەلەپ قىلىنىدىغان بولغاندىكىن بىز ئەلۋەتتە ناھايىتى ئەنسىرىگەنتۇق ئۇنىڭدىن كېيىن سىر جېفرى نايس مۇشۇ سوت نېمىدىكى پۈتۈن ھەممىسى بىزگە ئېنىق دېگەن سىلەر بەك يۈزدە يۈز ئۈمىدلىنىپ كەتمەڭلار ئەڭ ئاخىردا بەلكىم باشقىچە قارار چىقىپ قېلىشى مۇمكىن بىز پۈتۈنلەي خەلقئارانىڭكى ئاشۇ ئۆلچىمى بويىچە قارار چىقىرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ ئۆلچىمى بويىچە پاكىت يېتەرلىك بولمىسا بىز ئۇ قارارنى چىقىرالمايمىز دېگەن. لېكىن ئاخىرىغا كەلگەندە بۇ قارارنىڭ چىققان ۋاقتىدا مەن شەخسەن ئاشۇنى تەرجىمە قىلىۋېتىپ ئۆزەمنى تۇتالمىدىم.
ئۇيغۇر ئەدلىيە ئامبىرى مۇنبىرى مۇدىرى بەختىيار ئۆمەر خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ئۇيغۇرلاردىن بەش يۈز كىشى بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ شاھىتلىق مەلۇماتى توپلىغانلىقىنى، بىراق لوندوندا ئېچىلغان ئۈچ قېتىملىق سوت جەريانىدا

ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاپ قۇۋۋەتلىگەنلىكىنى، بۇ سوتنىڭ زور تەسىر قوزغىغانلىقىنى بىلدۈردى.
خەلقىمىزمۇ باشتىن ئاخىرى تەقىپ قىلىپ، ۋىدىيوسىنى قانداق بوپتۇ دەپ نەتىجىلىرىنى ئامېرىكىدىكى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى خەۋەرلەر دەپ نەق مەيدان ھەتتا تەپسىلىي شەكىلدە بېرىپ تۇردى. دۇنياۋى زور تەسىر قوزغىدى دەپ ئويلايمەن.

چىقىلغان ھەر بەش شەرتىگە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىر كۆرۈۋاتقان زۇلۇملىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چۈشىدۇ، شۇنى ئىسپاتلاپ چىققان. شۇ جەھەتتىن مەن ئەھمىيىتى ناھايىتى زور دەپ ئويلايمەن.
يىغىندا سۆز قىلغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئىجرائىيە رەئىسى دوكتور مەمەتئىمىن ئابباس ئەپەندى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇتۇش ئۈچۈن باشقا دۆلەتنىڭ سوت مەھكىمىلىرىگە ۋە ياكى مۇستەقىل سوت مەھكىمىلىرىگە ئەرز سۇنۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر سوت ھۆكمى ناھايتى مۇھىم دەسلەپكى باسقۇچ مېنىڭچە تېخىمۇ مۇھىم ئەمدىكى ئەھمىيىتى بولسا بۇ سوت جەريانىدا ناھايتى كۆپ ناھايتى كۆپ ماتېرىيال توپلاندى بۇ ماتېرىياللار لاگېر شاھىتلار بولسۇن گۇۋاچىلار بولسۇن مۇشۇ لېكىن ئەڭ مۇھىمى يەنە نۇرغۇن ئېكس مەسىلەن مۇتەخەسسىسلەر، خەلقئارادىكى مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تەتقىق قىلىدىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ گۇۋاھلىقلىرى بولۇپ، ناھايىتىمۇ، ناھايىتىمۇ كۆپ ماتېرىيال توپلاندى. ناھايىتىمۇ ئىنچىكە ھالدا توپلاندى. بۇ توپلانغان ماتېرىياللار بۇنىڭدىن كېيىنكى، مەسىلەن، دۆلەتلەردىكى سوتلار، مەسىلەن، ئارگېنتىنادا. ئارگېنتىناغا. ئۆتۈشكە بولىدۇ.

ئارسلان تاش تەييارلىدى.
ياۋروپادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر جامائىتى شۇ دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىقىنى تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلىگەن شىۋېتسىيە، گوللاندىيە، فىرانسىيە ۋە شىۋېتسارىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا رەسىم كۆرگەزمىسى ئېچىش، خىتاي ئەلچىخانىلىرى ئالدىدا نارازىلىق نامايىشلىرى ئۆتكۈزۈش پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بارغان. تۆۋەندە شىۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىنى ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا خاتىرىلەندى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىنى چاقىرىپ، ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئىنسانىيەتنىڭ دەۋاسىغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنىنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا كەڭ كۆلەمدە خاتىرىلەشنى چاقىرىق قىلغان ئىدى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ياۋروپادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر جامائىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىق خاتىرىسىدە خىتايغا قارشى كەڭ كۆلەملىك نارازىلىق نامايىشلىرى ۋە ھەر خىل شەكىللەردىكى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى

شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ رەئىسى بەختىگۈل خانىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، شىۋېتسىيەدە ئېلىپ بېرىلغان نارازىلىق نامايىشى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.
شىۋېتسىيە ستوكھولمدا ناھايىتىمۇ قار ياغقان بىر كۈن بولدى، ئەمما بىز شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىك جامائىتى لوندون سوت ھۆكمىنىڭكى تارىخىي ئەھمىيەتلىك بىر ھۆكۈمنامە ئېلان قىلىنغان خاتىرە كۈنىنىڭ ئىككىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ۋە دۇنيا ئىنسان ھەقلىرى كۈنىنىڭكى خاتىرىسى بولۇش ئالدىدا ھارپىسىدا بىز بۇ نامايىشنى ئۇيۇشتۇرۇپ، سوغۇققا قارىماي ناھايىتىمۇ ئوبدان بىر ئۈنۈملۈك نامايىش ئۆتكۈزدۇق. ژورنالىستلار بۇ بىزنىڭكى نامايىشىمىزدىن خەۋەر تاپتى. زىيارەتلەرنى دىگىتال ھالەتتە قوبۇل قىلدى. لوندون سوت ھۆكمىنىڭ خىتاينى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قىلىۋاتىدۇ، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتىدۇ دېگەن ئادالەتلىك ھۆكمىنى پۈتۈن دۇنياغا يايغان، ئېلان قىلغان بىر خاتىرە كۈن. بۇنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا ئۇنتۇماسلىقىمىز لازىم، ئۇنتۇلدۇرماسلىقىمىز لازىم. خىتاي ھامان بىر كۈنى دۇنيانىڭ ئادالەت سوتىغا جاۋاب بەرگىلى چىقىدۇ. خىتاينى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتىدۇ، ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن بىر چوڭ ئەھمىيىتى بار. مۇستەقىللىقىمىز ئۈچۈن ۋەتىنىمىزنىڭ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ، شەرقىي تۈركىستان، ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن بېسىلغان بىر تارىخىي قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىمۇ توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن سىنلىق چاقىرىق ئېلان قىلغان ئىدى شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى رىزۋانئاي خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ شەرقىي تۈركىستاندا قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى قوزغىغانلىقى ۋە بۇنىڭ نەتىجىسىدە باستۇرۇشنىڭ يۇقىرى پەللىگە چىققانلىقىنى ھەم ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ بۇ سىنلىق چاقىرىق ئارقىلىق شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش شۇنداقلا شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتىنى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ روھىغا ئاساسەن خىتايغا قارىتا كەسكىن چارە تەدبىر ئېلىشقا دەۋەت قىلىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بىز بۈگۈن بايانات ئارقىلىق شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا كۆز يۇمماسلىققا، خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توسۇشقا، توختىتىشىغا ۋە شۋېتسارىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكتىۋىستلىرىنى خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىدىن قوغداشقا چاقىرىش قىلىش مەقسىتىدە، ئەڭ مۇھىمى لوندون ئۇيغۇر سوتىنىڭ، توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارىنىڭ چىققانلىقىنى، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى دۇنيا جەمئىيەتچىلىكىگە ئەسلىتىش مەقسىتىدە بۇ ۋىدېيولۇق چاقىرىشنى ئېلان قىلدۇق. گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن چاقىرىقنامە ئېلان قىلغان بولۇپ، مەزكۇر چاقىرىقنامىسىدە بارلىق شەرقىي تۈركىستان، تۈركىستانلىق قېرىنداشلار بىر بايراق ئاستىغا مۇستەھكەم ئۇيۇشۇپ خىتاينىڭ ئەزىز ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇستەملىكىچىلىك تارىخىغا خاتىمە بېرەيلى قولىمىزدىن كېلىدىغان بارلىق ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن كۈرەش قىلايلى دەپ يازغان ئۇ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنىنى خاتىرىلەشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە ئۆز كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى بۈگۈن ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ناھايىتى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر كۈن، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى لوندون ئۇيغۇر سوتى توققۇزىنچى دېكابىر مۇشۇ كۈنىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقى ئۈستىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ قارارلارنى چىقارغان كۈن. شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن بۇ كۈن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى دەپ بېكىتىلگەن بىر كۈن بولغاچقا بۇ ناھايىتى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر كۈن. يەنى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايغا قارشى كۈرىشىدىكى مۇھىم تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بۇ كۈننى چوقۇم بىز خاتىرىلىشىمىز كېرەك ھەم مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن بارلىق شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزغا شۇنداق چاقىرىق قىلىمەنكى، بىز چوقۇم بىر بايراق ئاستىدا مۇستەھكەم ئۇيۇشۇپ خىتاينىڭ مۇستەملىكىچىلىك تارىخىغا چوقۇم خاتىمە بېرەيلى، قولىمىزدىن كېلىدىغان ھەر خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان خىتاينىڭ مۇستەملىكىسىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كۈرىشىمىزنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز كېرەك. توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى يەنە فىرانسىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى پارىژدىكى ئېففېل مۇنارى ئەتراپىدا ۋە ئەتراپتىكى شەھەرلەردە تەشۋىقات ۋاراقلىرى تارقىتىش، ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئېلان تاختىلىرىغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنى چاپلاش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارغان. فرانسىيەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەكبەر ۋە ئېرپان ئەپەندىلەر توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى فرانسىيەدە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.
بىز مۇشۇ توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى خاتىرە كۈنىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن پارىژدا ياشايدىغان ئۇيغۇرلار بىرلىشىپ پائالىيەت ئۆتكۈزدۇق. بۇنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى تەشۋىقات ۋارىقىنى ئۆزىمىز تۇرۇشلۇق رايوندىكى كۇتۇپخانىنىڭ ئالدى، ئاندىن كېيىن شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئالدىدىكى تەشۋىقات تاختىسىغا چاپلايدىغان يەرلەرگە ئۆزىمىز لايىھەلىگەن تەشۋىقات قەغىزىنى چاپلىدىم ئەمدى يەرلىك كىشىلەرنىڭ ئىنكاسىغا كەلسەك، مېنىڭ قارىشىمدا مۇشۇ پۈتۈن پارىژدا، بۇ فرانسىيىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇ قىرغىنچىلىق ئىشىنى بۇلار ئىنتايىن ياخشى بىلىدۇ، پۈتۈن پۇقراغىچە بىلىدۇ.
لوندون ئۇيغۇر سوتى ۋە توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى كۈنىنىڭ تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بىر كۈن ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۆزىمىز بىلىشىمىز ۋە خاتىرىلىشىشىمىز كېرەك. مۇستەقىللىقىمىزگە يول ئېچىشىمىز لازىم.
ئۇيغۇر ئاگېنتلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى، ئۇيغۇر زىيالىيسى تاھىر ئىمىن ئۇيغۇرىيان ئەپەندىمۇ توققۇزىنچى دېكابىر مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ كۈننى خاتىرىلەشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە شۇنداق دەيدۇ. توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. تارىخىي قىممەتكە ئىگە بىر كۈن. بۇ كۈندە يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيۇشتۇرغان، رەھبەرلىك قىلغان ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن لوندوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر سوتى خىتاي كومپارتىيىسى تەرىپىدىن قىرغىن قىلىنغان ۋە قىرغىن قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەن بارلىق كۈلپەتلەرنى قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتكەن ۋە دۇنياغا ئېلان قىلغان كۈن. يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن بارلىق كۈلپەتلەر ئېتىراپ قىلىنغان بىر كۈن. بۇ كۈننى خاتىرىلەش ئۇيغۇر جامائىتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ۋەتەندىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرى دۇچ كېلىۋاتقان بارلىق كۈلپەتلەرنى ئەسلەش ۋە ئۇلار ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش ۋە دۇنيانىڭ ھەر قايسى يەرلىرىدىكى خەلق ئاممىسىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ دۇچ كېلىۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىقنى ئەسلىتىش، ئۇلارنى قوزغاش ئۈچۈن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بىز بۇ كۈندە ئۇيغۇر ئاگېنتلىقى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە كۆپ خىل تىلدا ئاڭلىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىمىز ۋە كەلگۈسى ئەۋلادلىرىمىز ئۈچۈن قىرغىنچىلىق بولمىغان، خاتىرجەم بولغان بىر مۇھىت يارىتىش ئۈچۈن ئىشلەيمىز.
توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە قار-شىۋىرغان چىقىپ، ھاۋا قاتتىق سوغۇق بولدى. شۇنداق بولسىمۇ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر جامائىتى تۈرلۈك شەكىللەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنىنىڭ ئىككى يىللىقىنى خاتىرىلىدى. شۇ كۈنى ياپونىيە، تۈركىيە ۋە ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر جامائىتىمۇ تۈرلۈك شەكىللەردە بۇ كۈننى خاتىرىلىگەنلىكى مەلۇم.
دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئەللىرىدە ياشاۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار شۇ دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى كۈنى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىقىنى تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلىگەن پەيتتە توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئالمۇتا شەھىرى ۋە ناھىيەلەردىن كەلگەن ئۇيغۇر جامائىتىمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈپ بۇ كۈننى خاتىرىلىگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلار قىزىقسىڭىز دىققىتىڭىز ئالمۇتادىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاننىڭ تەپسىلىي خەۋىرىدە بولسۇن.
ئۆتكەن يىلى يىگىرمىنچى نويابىردا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىدا توققۇزىنچى دېكابىر كۈنىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنى سۈپىتىدە پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئۆتكۈزۈش قارار قىلىنغانىدى. مۇنداق قارار ئېلىنىشنىڭ مەقسىتى ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئىنسانىيەتنىڭ دەۋاسىغا ئايلاندۇرۇشتىن ئىبارەت بولدى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيانىڭ ھەر قايسى دۆلەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن بىر قاتاردا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارمۇ بىر يەرگە جەم بولۇپ، بۇ كۈننى خاتىرىلەپ ئۆتىدىغان بولغان. بۇ يىلمۇ توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى ئالمۇتى شەھىرىنىڭ سۇلتان قورغان مەھەللىسىگە جايلاشقان قورغان رېستورانىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۈنىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. ئۇنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى ئۇيۇشتۇردى. ئۇنىڭغا ئالمۇتى شەھىرى ۋە ناھىيەلەردىن كەلگەن ۋەكىللەر قاتناشتى. مۇراسىمنى ئاچقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ بىرى رەھىم مەنسۇرۇف مەزكۇر يىغىلىشنىڭ ئاساسىي سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. ئاندىن ئازادلىق ۋە ئەركىنلىك ئۈچۈن قۇربان بولغان شېھىتلارغا ئاتاپ قۇرئان تىلاۋەت قىلىندى. دەسلەپ سۆزگە چىققان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش مەسلىھەتچىسى، سىياسەتشۇناس قەھرىمان غوجامبەردى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى توققۇزىنچى دېكابىردا ئەنگلىيەنىڭ لوندون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ھۆكۈم چىقارغانلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى، تارىخىي ئەھمىيىتى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى.

ئەمما ھېچ قايسىسى بىر قارار ئالمىدى، كۆڭۈل بۆلمىدى. شۇنىڭدىن كېيىن مەن بىلگەن دولقۇن ئەيسا شۇ يىگىرمىنچى يىلى ئۈچ قېتىم لوندونغا باردى. بۇ يەردە قۇرۇلتاينىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە رەھىمە ماھمۇت دېگەن بىر سەۋىيەلىك تىرىشچان ئايال، شۇلار بىرلىشىپ مۇشۇ يەھۇدىيلارنىڭ بىر يىغىنلىرىغا قاتناشىپ، خەلقئارا ھەر خىل پارتىيەلەر بىلەن يۈرۈپ، جېفرى نايس دېگەن خەلقئارا ئادۋوكات بىلەن تونۇشۇپ قالدى.
مۇراسىمدا سۆزگە چىققان تالغىر ناھىيەلىك يۇرت جامائەت ئاكتىپى ئىمىنجان توختاخۇنوف، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى زەينەپ ئىسلاموۋا، سەيدالىم ئامۇتوف، تۇرسۇنجان زايىتوف ۋە باشقىلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتى، مىللىي كىملىكنى ساقلاش، ئەزالىق بەدەل پۇلى ھەققىدە ئۆز پىكىرلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى رەھىم مەنسۇر ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ئانا ۋەتىنىمىزدە ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق كەڭ كۆلەمدە دەھشەتلىك بوپ كەلمەكتە. بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ھەر دائىم ھەممىمىز بىلىپ ئاڭلاپ تۇرۇۋاتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىرلىكىدە ئۈچ قېتىم مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا سوت بولدى. شۇنىڭدىن بېرى مانا ئىككى يىل بوپتۇ، مانا بۇ يىل ئىككىنچى يىل گەپ شۇنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بىزنىڭ ۋەتەن سىرتىدىكى بارلىق مەملىكەتتىكى جانكۆيەر قېرىنداشلىرىم شۇ مەملىكەتنىڭ جاغدىيىغا قاراپ ھەر تۈرلۈك نامايىشلارنى، نەزىر چىراقلارنى ئۆتكەزدى، بىزمۇ خەتمە قۇرئان ئوقۇپ، جىت سېلىپ ئۆتكەزدۇق. بۇ يەردە ئۆزىمىزنىڭكى بوۋاتقان ئىشلىرىمىز قازاقىستاندىكى ھەر تۈرلۈك پاراڭلار بولدى، قەھرىمان ئاكام چايلىق ساياسەتلەردىن سۆزلىدى، بىزنىڭ جانكۆيەر قېرىنداشلىرىمىزمۇ ئۆزلىرىنىڭ كېلەچەكتە نېمە قىلىمىز، مەكتەپ، مائارىپ توغرىلىق ھەر تۈرلۈك ساھەلەردە سۆز قىلدى.
رەھىم مەنسۇروف شۇنىڭدەك قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئەلدىكى مۇمكىنچىلىكلەردىن پايدىلىنىپ، مىللەت، خەلق بولۇپ ساقلىنىپ قېلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەندى مۇشۇنىڭ ھەممىسى بىزنىڭكى كېلەچىكىمىز، ئۇيغۇرىمىزنىڭكى ئانا ۋەتىنىمىز قازاقىستان بولسىمۇ ئىككىنچى ۋەتىنىمىز ۋەتەن. ئەندى بىز مەشەدە ئۆزىمىز قازاقىستان دىيارىدا ئانا تىلىنى، مەكتەپلىرىمىزنى، گېزىت ژۇرناللىرىمىزنى ھەممىسىنى ئالغا ئېتىپ مېڭىۋاتىمىز، مۇشۇ ئىشلىرىمىزنى تېخىمۇ مۇراجىئەت مۇنداق ئېتىپ ماڭساق دەيمىز. بۇ توغرىسىدا نەزىرلەردە مانا بۈگۈنكى كۈنلەردە مانا چوڭ نەزىرلەر بولدى، يۇرتىمىزغا مۇشۇ توغرىسىدا قىسقىچە ئاخباراتلارنى بەردۇق.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بەختىشات مەمەتباقىيېۋ ئەپەندى ئۈچ قېتىملىق سوت مەجلىسلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلۈشى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاساسلىقى ئۇيغۇرلار بولغان يەرلىك خەلقلەرگە قارىتىلغان چېكىدىن ئاشقان پىلانلىق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئاتالغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
مەزكۇر ھۆكۈم ئۇيغۇرلارنىڭ زامانىۋى مىللىي ئازادلىق كۈرەش تارىخىدا مىللىتىمىزگە ئۈمىد ئاتا قىلغان كۈچلۈك بىر ۋەقە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ شۇنداقلا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئىجابىي ئىستىقبالى ئۈچۈنمۇ تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە. شۇنىڭ بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا قۇرۇلتاي نامىدىن توققۇزىنچى دېكابىر كۈنىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش كۈنى دەپ رەسمىي ئېلان قىلدى. سىرتتىن كېلىۋاتقان ئەخباراتلارغا ئاساسلانساق، ھازىرقى ۋاقىتتا ئۇيغۇر دەردىگە داۋا بولۇپ كېلىۋاتقان دۆلەتلەر قاتارىغا ئامېرىكا، غەرب ئەللىرى ۋە تۈركىيەنىمۇ كىرگۈزۈشكە بولىدۇ. قالغان ئەرەب ۋە تۈركىي تىللىق دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا كۆرسەتقان زۇلۇمىغا سۇس قاراۋاتقانلىقى بىزنى قاتتىق ئەپسۇسلاندۇرىدۇ ئەلۋەتتە.
ئۇ يەنە ئۇيغۇر ئېلىدە يۈز بېرىۋاتقان دەپسەندىچىلىكلەردىن قازاقىستاندىكى يەرلىك ئاھالى قانچىلىك خەۋەردار دېگەن سوئالغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى.
خىتاينىڭ ئانا ۋەتىنىمىزدە ئۇيغۇر ۋە تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرى توغرىسىدا خەلقىمىزنىڭ كۆپچىلىكى بىلىدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرىمۇ نەزىر ۋە تويلاردا دۇنيا يۈزىنىڭ سىياسىي مەيدانىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تۇتقان ئورنى ۋە ئۇيغۇر لىدېرلىرىنىڭ قايسى يۆنىلىشتە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى توغرىلىق ئەخباراتلارنى داۋاملىق يەتكۈزۈپ تۇرىدۇ. بىراق ئاھالىنىڭ بەزى قىسمى بۇنىڭغا دېگەندەك كۆڭۈل بۆلمەيۋاتىدۇ. بۇ ئەلۋەتتە ئېچىنارلىق ئەھۋال. خەلقىمىزنىڭ بۈگۈنكى پاجىئەلىك تەقدىرىگە بىپەرۋا قاراپ ئولتۇرمايدىغان ئاكا-ھەدىلىرىمىزمۇ بار، بىراق ئۇلارنىڭ سېپى ئازلىق قىلىۋاتىدۇ. بىز ئەنە شۇ ئاكا-ھەدىلىرىمىزنى ئەگەشكەن ھالدا بۇ ئىشلارغا ياشلىرىمىزنى كۆپرەك جەلپ قىلىشىمىز كېرەك. ياشلار ئۆز تىلى ۋە دىلى بىلەن خىتاينىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى تور بەتلەردە تارقىتىپ، دۇنياغا تېخىمۇ ئاشكارىلىسا نۇر ئۈستىگە نۇر بولاتتى.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ھەر قايسى تارىخىي خاتىرە مۇراسىملىرىغا چوڭ قىزغىنلىق بىلەن قاتنىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ۋەتىنى دەپ قاراۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان مىللىي باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىگە قاتتىق نارازىلىقىنى بىلدۈرمەكتە. بۇ جەھەتتە ئۇلار دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى ئۇيۇشتۇرۇۋاتقان پائالىيەتلەردىن ھەم شۇنىڭدەك سىياسەتشۇناس قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ داۋاملىق ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان ئاخباراتنامە يېڭىلىقلىرىدىنمۇ كۆپلىگەن مەلۇماتلارغا ئىگە بولماقتا.